ລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ
ລາຍການນີ້ຈະພາທ່ານຜ່ອນຄາຍອາລົມ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ດ້ວຍຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວ ຈາກເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າສິເປັນນິທານພື້ນເມືອງ ນິທານຄະຕິ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ແລະ ເລື່ອງແປກໆທົ່ວໂລກ ຕໍ່ໄປ ນີ້ ເຊີນທ່ານພົບກັບສອງໜຸ່ມອາລົມດີ CRI ໃນລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ສາຍນ້ຳປ່ຽນໃຈປາ ວັນເວລາປ່ຽນໃຈຄົນ ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ສະບາຍດີຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ກັບມ າພົບກັນອີກເຊັ່ນເຄີຍ ກັບ 2 ໜຸ່ມອາລົມດີ ຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz ອີກເຊັ່ນເຄີຍ ພົບກັນເປັນປະຈຳທຸກໆວັນສຸກ ແມ່ນແລ້ວ ວັນສຸກກໍຢາກໃຫ້ທຸກໆທ່ານມີແຕ່ຄວາມສຸກ ສຸກທາງກາຍ ສຸກທາງໃຈ ມີຮອຍຍິ້ມ ມີສຽງຫົວ ມີຊີວິດຊີວາ ແມ່ນແລ້ວ ຄົນເຮົາມີຊີວິດຕ້ອງມີຊີວາ ມີແຕ່ຊີວິດຢ່າງດຽວບໍ່ມີຊີວານີ້ ກໍບໍ່ຄັກປານໃດ ອື ແມ່ນ ບໍ່ມ່ວນບໍ່ຊື່ນ ຄັນວ່າເຮັດໜ້າບູດຢູ່ຄືປານປົ່ນຄ້າງຄືນນີ້ ໂອ ຍ ກໍບໍ່ເປັນເນາະ ອື ຄົນເຮົາຕ້ອງມ່ວນຕ້ອງຊື່ນ ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ອາຍຸຈຶ່ງຍືນຍາວ ເພິ່ນວ່າ ອື ແມ່ນ ເພິ່ນວ່າຍິ້ມຫົວເທື່ອໜຶ່ງ ອາຍຸຍືນຕື່ມອີກ 5 ນາທີເດ້ ແມ່ນແຫຼະ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນສິຍິ້ມສິຫົວໝົດມື້ໝົດເວັນໄດ໋ເນາະ
ຄັນຍິ້ມຄັນຫົວໝົດມື້ໝົດເວັນນີ້ ໂອຍ ແຂ້ວແຫ້ງເທົ່ານັ້ນແຫຼະ ເອີ ອ້າວ ໄດ້ຍິນສົມແພງເວົ້າວ່າຍິ້ມເທື່ອໜຶ່ງ ອາຍຸຍືນຕື່ມອີກ 5 ນາທີ ບາງຄົນຢາກອາຍຸຍືນຫຼາຍ ທັງຍິ້ມທັງຫົວຕະຫຼອດມື້ຕະຫຼອດເວັນ ກໍສິບໍ່ເປັນໄດ໋ເ ນາະ ແມ່ນແທ້ ໝາຍຄວາມວ່າຍິ້ມຫົວເປັນເທື່ອເປັນຍາມ ຄັນຍິ້ມຫົວຢູ່ຕະຫຼອດ ຄົນອື່ນເບິ່ງແລ້ວ ກໍຄືສິຄິດໄປແນວອື່ນລະເດ້ ກໍແມ່ນລະ ໃຜສິຄິດແນວໃດກໍຊ່າງເນາະ ຮອຍຍິ້ມບໍ່ໄດ້ຊື້ບໍ່ໄດ້ຫາ ເຈົ້າຍິ້ມມາ ຂ້ອຍຍິ້ ມໄປ ອ້າວ ເຫັນກັນກໍຍິ້ມໃຫ້ກັນແລະກັນ ຄົນເຮົາຄັນວ່າໜ້າເຄັ່ງໜ້າບູດ ມັນກໍຄືຈັ່ງວ່າຊັງກັນແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ຄັນຜູ້ໃດຍັງຍິ້ມບໍ່ອອກກໍບໍ່ຍາກ ມາຟັງລາຍການເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງ ຈາກສອງໜຸ່ມອາລົມດີ

ສົມແພງ ຮະ ອ້າຍສິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ່ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກ ໄປບໍ່ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ໄປບໍ່ ອ້າຍສິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນ່ະ ຟັງ FM 93 MHz ຮ່າ

ສອງເພງທຳອິດໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນ ບໍ່ຮູ້ວ່າຖືກໃຈຫຼືບໍ່ ຖ້າຍັງບໍ່ຖືກໃຈ ກໍແນະນຳເພງທີ່ທ່ານມັກເຂົ້າມາໄດ້ ກະແມ່ນແລ້ວ ຈະໃຫ້ຖືກໃຈໝົດສູ່ຄູ່ສູ່ຄົນ ກະຄືວ່າລະ ຄົນເຮົາມັກບໍ່ຄືກັນ ນານາຈິດຕັງເພິ່ນວ່າ ແມ່ນ ລະ ກະຢາກໃຫ້ຖືກຈິດຖືກໃຈ ກະສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນມາ ອີເມວມາກໍໄດ້ ຫຼືວ່າໂທມາກະແຮ່ງດີ ແມ່ນບໍ່ສົມແພງ ອືມ ແມ່ນແລ້ວ ແບບບໍ່ເສຍເງິນຫຼາຍ ກໍສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນນີ້ລະ 2930 ສຳລັບຫຼັກສອງ 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ອີເມວກໍແມ່ນ laos at cri cn ຫຼືວ່າຈະໂທລະສັບມາລົມກັບສອງໜຸ່ມ ກໍແມ່ນ 00861068892192 ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກໆທ່ານ ຫຼືວ່າທ່ານໃດມີເລື່ອງຕະຫຼົກເຮຮາ ຢາກໃຫ້ພວກເຮົານຳມາເລົ່າ ກໍຍິນດີເຊັ່ນດຽວກັນ ແມ່ນແ ລ້ວ ຖ້າທ່ານມີເລື່ອງດີໆມ່ວນໆ ຢ່າເກັບໄວ້ ສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາເລົ່າສູ່ກັນຟັງແດ່ ແບ່ງປັນຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວໃຫ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໄດ້ບຸນກຸສົນເດ້ ແມ່ນບໍ່ລະ ເອີ ແມ່ນແທ້ໆ ຄົນເຮົາໃຫ້ກັນໄດ້ກໍໃຫ້ກັນໄປເນ າະ ໃຫ້ແນວອື່ນບໍ່ໄດ້ ກໍໃຫ້ຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວນີ້ແຫຼະ ບາງເທື່ອກໍມີຄ່າກວ່າເງິນກວ່າຄຳກໍເປັນໄປໄດ້ ແມ່ນແທ້ ເງິນຄຳຂອງຫາໄດ້ ນ້ຳໃຈຂອງຫາຍາກ ອ້າວ ມັນກ່ຽວກັນຢູ່ຫວາລະ ໂອ້ຍ ກ່ຽວແນ່ນອນ ເອົາ ຟັງເພງແລ້ວ ບັດນີ້ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງທຳອິດກ່ອນ ໃຫ້ຟັງເລື່ອງຫຍັງດີ ວິໄລພອນ ເອົາ ເລື່ອງຫຍັງກໍດີໝົດທຸກເລື່ອງເນາະ ອືມ ເອົາ ມາຟັງເລີຍດີກວ່າ ເລື່ອງນີ້ມີຊື່ວ່າ ເຫງົາເພາະຄິດຮອ ດ

ເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ຄົນເຮົາເວລາຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນໄປໄກ ກໍຕ້ອງຄິດຮອດຄິດເຖິງ ແມ່ນບໍ່ ສົມແພງ ແມ່ນແລ້ວ ແຕ່ວ່າກໍເວົ້າບໍ່ໄດ້ ບາງຄົນກໍອາດຈະບໍ່ຄິດຮອດ ກໍເປັນໄປໄດ້ເດ້ ໂອ້ຍ ເວົ້າບໍ່ສ້າງເ ນາະ ແຕ່ຄິດວ່າສ່ວນຫຼາຍກໍຄົງຈະຄິດຮອດຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ນບໍ່ ອື ບໍ່ຄິດຫຼາຍກໍຄິດໜ້ອຍ ຄົນເຮົາ ເລື່ອງນີ້ມີຢູ່ວ່າຄືຈັ່ງຊີ້ ມີຜູ້ແທນທ່ານໜຶ່ງຈາກປະເທດໜຶ່ງໄດ້ໄປຮຽນຢູ່ຈີນໄລຍະສັ້ນ ໂອ ປະມານ 2-3 ເດືອນນີ້ແຫຼະ ຜູ້ແທ ນຄະນະນີ້ມີທັງໝົດປະມານ 35 ຄົນ ແຕ່ວ່າມີທ່ານໜຶ່ງນີ້ ຄິດຮອດບ້ານຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນບໍ່ ອືມ ແມ່ນແລ້ວໆ ຜູ້ແທນທ່ານນີ້ເພິ່ນບໍ່ເຄີຍໄປຈາກຄອບຄົວ ຫ່າງໄກຈາກຄອບຄົວວ່າຊັ້ນຊະ ອືມ ເອີ ຄັນແມ່ນໄປກໍແມ່ນອາທິ ດ 2 ທິດ ແຕ່ວ່າເທື່ອນີ້ຖືວ່າດົນທີ່ສຸດແຫຼະ ໄກບ້ານນີ້ຖືວ່າດົນທີ່ສຸດແລ້ວ ອືມ ສົງໄສມາແຕ່ແຖວປະເທດອາຟຣິກາພຸ້ນແມ່ນບໍ່ ກໍບໍ່ຮູ້ຄືກັນວ່າມາແຕ່ແຖວໃດ ອືມ ອາ ແຕ່ວ່າແຖວອາຟຣິກາບໍ່ ຫຼືວ່າຕາມແຫຼ່ງຂ່າວເພິ່ນ ກໍບໍ່ໄດ້ບອກເດ້ ມາຈາກປະເທດໃດ ອາ ອັນນັ້ນບໍ່ສຳຄັນດອກ ສົມແພງ ແມ່ນ ເປັນອັນວ່າມາແຕ່ໄກກະແລ້ວກັນ ແຕ່ວ່າຜູ້ແທນທ່ານນີ້ນີ້ ໜ້າບໍ່ສົດບໍ່ຊື່ນໃດ ເບິ່ງຄືຄົນເບື່ອໂລກ ຜູ້ແປພາສາເຫັນກໍເລີຍຖາມລາວວ່າ ເອີ ທ່ານ ທ່ານເປັນຫຍັງນໍ ເບິ່ງໜ້າຕາຄືໂສກເສົ້າ ບໍ່ມ່ວນບໍ່ຊື່ນ ທ່ານບໍ່ສະບາຍບໍ ອາຫານກໍກິນໜ້ອຍດຽວ ຫຼືວ່າອາຫານບໍ່ແຊບບໍ ເອີ ບໍ່ໆໆ ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ອັນ ຂ້າພະເຈົ້າສະບາຍດີ ອາຫານກະແຊບ ຜູ້ແປພາສາ ກໍເລີຍເວົ້າຕໍ່ວ່າ ອືມ ເບິ່ງສີໜ້າຂອງທ່ານຄືບໍ່ສົດຊື່ນ ທ່ານມີເລື່ອງຫຍັງໃນໃຈບໍ ມີຫຍັງກໍເວົ້າສູ່ພວກເຮົາຟັງໄດ້ ບາງເທື່ອພວກເຮົາອາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃດ
ເອີ ຄືວ່າຂ້າພະເຈົ້ານີ້ຄິດຮອດບ້ານ ໂອ້ຍ ຄິດຮອດລູກຮອດເມຍ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຢູ່ກິນແນວໃດ ເມຍກໍບໍ່ຄ່ອຍສະບາຍຊັ້ນນາ ໂອ ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈທ່ານ ບໍ່ເປັນຫຍັງດອກ ທ່ານເອີຍ ເວລາສອງສາມເດືອນ ບຶ ດດຽວເທົ່ານັ້ນດອກ ອົດທົນເອົາເດີ ເວລາກໍຜ່ານໄປໄວຄືຜູ້ແປພາສາວ່າອີ່ຫຼີ ປຸບປັບບຶດດຽວຮອດເວລາຊິກັບບ້ານແລ້ວ ແຕ່ວ່າໃນໄລຍະ 2-3 ເດືອນທີ່ຮຽນຢູ່ນັ້ນ ທາງເຈົ້າພາບແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດ ເພ າະວ່າເປັນຜູ້ແທນລະດັບ VIP ອືມ ແມ່ນແທ້ ເວລາຮັບປະທານອາຫານກໍຈະມີຜູ້ສາວງາມໆມາເສີບໃຫ້ ອື ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ແທນບໍ່ເຫງົາ ບໍ່ເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງ ແມ່ນລະ ແມ່ນແຫຼະ ຕາໄດ້ເບິ່ງອັນງາມເນາະ ປາກໄດ້ກິນ ອັນແຊບໆ ກໍພາໃຫ້ບໍ່ເຫງົາ ບໍ່ຄິດຮອດບ້ານຫຼາຍວ່າຊັ້ນສະ ຖືກຕ້ອງ ມື້ສຸດທ້າຍຜູ້ແປພາສາແນມເບິ່ງໜ້າຜູ້ແທນຄົນນັ້ນ ຄິດວ່າລາວຄືຈະດີໃຈ ໜ້າຕາຄົງຈະຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ເພາະຈະໄດ້ກັບບ້ານໄປຫາຄອບຄົ ວແລ້ວ ແຕ່ສຳພັດກົງກັນຂ້າມ ຜູ້ແປພາສາຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ໂອ້ ຂໍໂທດ ທ່ານຈະໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວ ທ່ານບໍ່ດີໃຈບໍ ຄືໜ້າຕາບໍ່ຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ ເບິ່ງທ່ານບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບຕອນມາທຳອິດເລີຍ ຜູ້ແທນທ່ານນັ້ນເລີຍຕອບວ່າ ເອີ ກະຍ້ອນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະໄດ້ກັບບ້ານແລ້ວຫັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້ານີ້ຮູ້ສຶກເປັນແບບນີ້ຫັ້ນນາ ອ້າວ ເປັນຫຍັງທ່ານ ຊິໄດ້ກັບບ້ານໄປຫາຄອບຄົວ ກໍຕ້ອງດີອົກດີໃຈບໍ່ແມ່ນຫວາ ເອີ ເລື່ອງນັ້ນກະເປັ ນທຳມະດາຢູ່ແລ້ວ ອັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກເຫງົາໆ ກະເພາະວ່າຄິດຮອດສາວງາມໆທີ່ມາບໍລິການພວກເຮົານີ້ແຫຼະ ອັນມື້ອື່ນນັ້ນກະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນພວກນາງອີກແລ້ວຊັ້ນນາ

ຕາກໍຢາກເບິ່ງອັນງາມ ປາກກໍຢາກກິນອັນແຊບ ຫູກໍຢາກຟັງສຽງມ່ວນໆ ແມ່ນລະ ແມ່ນລະ ກະເປັນເລື່ອງທຳມະດາຂອງມະນຸດເຮົາເນາະ ອື ເອົາ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ຟັງເພື່ອຄວາມມ່ວນຊື່ນ ເພື່ອຜ່ອນຄາຍ ອາລົມ ເພື່ອເບົາສະໝອງ ຟັງເປັນສິນໄດ້ຍິນເປັນວາດ ບໍ່ບັງອາດລົບຫຼູ່ຜູ້ໃດເດີ້ ແມ່ນ ຜິດພາດຂໍອະໄພ ຜິດໃຈຂໍໂທດ ຢ່າໂກດຢ່າເຄືອງ ເອົາ ມາປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງມ່ວນໆອີກຈັກສອງເພງ ແລ້ວຈຶ່ງມາຟັ ງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງເລື່ອງຕໍ່ໄປ

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງໂດນຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງ ທ່ານ ກັບລາຍການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າສິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ ເລື່ອງຕະຫຼົກ ເລື່ອງແປກໆ ຟັງແລ້ວອົມຍິ້ມ ສະໝອງປອດໂປ່ງແນ່ນ ອນ

ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ທາງວິທະຍຸສາກົນແຫ່ງປະເທດຈີນ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ສອງໜຸ່ມອາລົມດີ ວິໄລພອນ ແລະ ສົມແພງ ດຳເນີນລາຍການສູ່ທ່ານຟັງ ກະນຳເລື່ອງເບົາໆມາຜ່ອ ນຄາຍອາລົມໃຫ້ທຸກໆທ່ານ ໄລຍະນີ້ອາກາດກະປ່ຽນແປງຢູ່ເລື້ອຍໆ ກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາສຸຂະພາບໃຫ້ດີ ຫາໂອກາດຍາດເວລາອອກກຳລັງກາຍແດ່ເນາະ ອື ແມ່ນ ບໍ່ມີເວລາຫຼາຍກໍຂໍໃຫ້ອາທິດລະເທື່ອ ສອງເທື່ອກໍຍັງດີ ອືມ ແມ່ນແທ້ ເລືອກການອອກກຳລັງກາຍທີ່ເໝາະສົມກັບເຮົາເອງ ຕື່ນແຕ່ເດິກ ລຸກແຕ່ເຊົ້າ Jogging ຈັກ 20-30 ນາທີ ຫຼືວ່າຍາມແລງກໍດີຄືກັນ ແມ່ນ ຫວ່າງດອນໃດກໍຍາດເວລາດອນນັ້ນລະ ແມ່ນແຫຼະ ການ ອອກກຳລັງກາຍນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ດີຫຼາຍ ເຈົ້າ ອ່າ ຢ່າຊູ່ວ່າບໍ່ມີເວລາໃດ໋ ຕ້ອງຫາໂອກາດຍາດເວລາອີ່ຫຼີ ເພາະວ່າສຸຂະພາບເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພິ່ນວ່າມີເງິນແສນເງິນລ້ານກໍບໍ່ມີຄວາມໝາຍ ຖ້າຫາກຮ່າງກ າຍບໍ່ແຂງແຮງ ແມ່ນ ອ່າ ສະນັ້ນຕ້ອງ ເອົາໃຈໃສ່ຮັກສາສຸຂະພາບ ສຸຂະພາບເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນ ແມ່ນ ເອົາ ບາດນີ້ມາຟັງເລື່ອງລາວເບົາສະໝອງເລື່ອງຕໍ່ໄປເລີຍ ເລື່ອງນີ້ເປັນນິທານສຸພາສິດຂອງຈີນທີ່ມີຊື່ວ່າ ກົບໃນສ້າງ ໃນສ້າງຕື້ນແຫ່ງໜຶ່ງ ມີກົບໂຕໜຶ່ງອາໄສຢູ່ ມັນເຕັ້ນໄປເຕັ້ນມາດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ ແລະ ພາກພູມໃຈ ມີມື້ໜຶ່ງ ເຕົ່າທະເລຍ່າງມາງອຍຢູ່ປາກສ້າງ ກົບໂຕນັ້ນຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ໂອ້ ກູຈັ່ງແມ່ນມີຄ ວາມສຸກອີ່ຫຼີ ບໍ່ວ່າຈະເຕັ້ນໄປເຕັ້ນມາ ຫຼືວ່າອອກໄປທ່ຽວຫຼິ້ນກໍມ່ວນຫຼາຍ ເມື່ອຍໄປກໍກັບມາພັກຜ່ອນນອນສະບາຍຢູ່ໃນສ້າງແຫ່ງນີ້ ບໍ່ວ່າຈະນັ່ງຢູ່ຫວ່າງດິນຈີ່ ນັ່ງຢູ່ແທ່ນສ້າງກໍສະບາຍ ຢຽບຂີ້ຕົມຢູ່ໃນສ້າງກໍບໍ່ ເລິກ ພຽງແຕ່ຖ້ວມຫຼັງຕີນໜ້ອຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ຫຼຽວເບິ່ງບົ້ງແມງໂຕນ້ອຍໆ ຄືບົ້ງແດງ ປູ ແລະ ຮວກ ໂຕໃດກໍປຽບທຽບກັບກູບໍ່ໄດ້ ຊ້ຳບໍ່ໜຳ ນ້ຳສ້າງແຫ່ງນີ້ຍັງແມ່ນກູຄອງຜູ້ດຽວ ຢາກເຕັ້ນກໍເຕັ້ນ ຢາກເຊົາກໍເຊົາ ຈັ່ງແມ່ນສະບາຍແທ້ໆ ມຶງເປັນຫຍັງບໍ່ລົງມາເບິ່ງເຮືອນກູແດ່ ບັກເຕົ່າທະເລຕາເວັນອອກເອີຍ ເຕົ່າໂຕນັ້ນແມ່ນເຕົ່າທະເລທີ່ມາຈາກທິດຕາເວັນອອກ ເມື່ອໄດ້ຍິນກົບເວົ້າແນວນັ້ນ ເຕົ່າກໍເດ່ຂາລົງສ້າງ ຫ ວັງວ່າຈະລົງໄປເບິ່ງວ່າຊິເປັນຄືຄຳເວົ້າຂອງກົບບໍ່ ແຕ່ຍ້ອນຂາສັ້ນມັນຈຶ່ງເດ່ໄປບໍ່ເຖິງ ມັນກໍເລີຍທົກຂາກັບ ພ້ອມທັງເວົ້າວ່າ ເຕົ່າເວົ້າວ່າແນວໃດ ມາຟັງເບິ່ງ ທາງໄກແສນໄກ ມຶງຮູ້ສຶກໄກໂພດແມ່ນບໍ່ ບັກ ກົບໃນສ້າງ ມຶງຮູ້ບໍ່ ເສັ້ນທາງຈະໄກແສນໄກຂະໜາດໃດ ກະຍັງບໍ່ສາມາດພັນລະນາຄວາມກວ້າງຂວາງຂອງທະເລໄດ້ ຄວາມສູງ 2,000 ກວ່າແມັດແມ່ນສູງຫຼາຍແລ້ວແມ່ນບໍ່ ບັກກົບນ້ອຍ ແມ່ນແລ້ວ ອົບໆໆໆ 2,000 ແມັດ ແມ່ນສູງຫຼາຍແລ້ວ ຮຶມ ມຶງຮູ້ບໍ່ ຄວາມສູງເທົ່ານີ້ ມັນບໍ່ສາມາດພັນລະນາຄວາມເລິກຂອງທະເລໄດ້ດອກ ໃນສະໄໝເຈົ້າອີລາຊະວົງເຊຍ ໃນ 10 ປີໃດແມ່ນ 9 ປີຕ້ອງເກີດໄພນ້ຳຖ້ວມ ແຕ່ວ່ານ້ຳທະເລກໍບໍ່ໄດ້ມາກ ຂຶ້ນ ໃນສະໄໝເຈົ້າທາງລາຊະວົງຊາງ 8 ປີໃດແມ່ນ 7 ປີແຫ້ງແລ້ງ ແຕ່ນ້ຳທະເລກໍບໍ່ໄດ້ບົກລົງ ທະເລກວ້າງໃຫຍ່ຊົ່ວນິລັນດອນ ບໍ່ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງຫຍັງ ແມ່ນວ່າເວລາຈະຜ່ານໄປດົນນານ ລະດັບນ້ຳກໍບໍ່ໄດ້ ຂຶ້ນລົງຍ້ອນນ້ຳຝົນໜ້ອຍ ຫຼື ຫຼາຍ ອັນນີ້ຈັ່ງແມ່ນຄວາມມ່ວນຊື່ນ ຄວາມສຸກ ຄວາມສະບາຍອັນແທ້ຈິງ ຫາອັນປຽບບໍ່ໄດ້ທີ່ກູດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນທະເລຕາເວັນອອກ ເມື່ອກົບໄດ້ຟັງຄວາມເວົ້າເຕົ່າທະເລກໍຮູ້ສຶກອາຍ ມັນໄດ້ແຕ່ມືນຕາມົງກົງທັງສອງໜ່ວຍ ແລະ ຮ້ອງວ່າ ອົບໆ ອົບໆ ອືມ ຮ້ອງຈັ່ງຊີ້ຫວາກົບຢູ່ຈີນ ສົມແພງ ໂອ້ ຢູ່ປະເທດໃດກົບກໍຮ້ອງດຽວກັນແຫຼະ
ເອົາ ອົບໆກໍອົບໆ ຊັ້ນນະ ເອົາ

ນິທານເລື່ອງນີ້ສອນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ ຢ່າສູ່ດີໃຈຈົນລືມຕົນລືມຕົວ ຍ້ອນຮູ້ເລັກນ້ອຍ ແລະ ໄດ້ສ້າງຜົນງານພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ແມ່ນແລ້ວ ຜູ້ເພິ່ນຮູ້ຫຼາຍກວ່າເຮົາຍັງມີ ແລະ ມີຜົນງານຫຼາຍກວ່າເຮົາກໍແຮ ງບໍ່ອຶດ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແລະ ສ້າງຜົນງານໃຫ້ຫຼາຍກວ່າເກົ່າ ແມ່ນແທ້ ຟັງນິທານເລື່ອງກົບກັບເຕົ່າແລ້ວ ວິໄລພອນກໍຄິດພໍ້ນິທານອີກເລື່ອງໜຶ່ງໄດ໋ ສົມແພງ ໂອ້ ເລື່ອງຫຍັງເກາະ ເລື່ອງນີ້ກໍກ່ຽວ ກັບເຕົ່າຄືກັນ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນເຕົ່າກັບກົບ ແຕ່ວ່າແມ່ນເຕົ່າກັບ ເອີ ຢ່າຟ້າວກ່ອນ ຢ່າຟ້າວກ່ອນ ວິໄລພອນ ໃຫ້ຜູ້ຟັງປ່ຽນບັນຍາກາດຟັງເພງກ່ອນ ຈຶ່ງເລົ່າຕໍ່ດີບໍ່ ອືມ ເອີ ເອົາ ດີຄືກັນໄດ໋ເນາະ ເລົ່າມາກໍຍາວເຕີບແ ລ້ວເນາະ ມາຟັງຜ່ອນຄາຍອາລົມກັບສຽງເພງຈາກລາຍການຂອງພວກເຮົາສາກ່ອນ ຈັ່ງຄ່ອຍມາຟັງ

ສົມແພງ ຫາ ອ້າຍຊິພາໄປກິນອາຫານແຊບໆ ໄປບໍ ບໍ່ ໄປຫຼິ້ນເທັກໄປບໍ ບໍ່ ຄັນຊັ້ນໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດໄປບໍ ອ້າຍຊິຊື້ປີ້ຍົນໃຫ້ ບໍ່ ໄປໃສກໍບໍ່ໄປ ນ້ອງຢາກເຮັດຫຍັງຊັ້ນນ່າ ຟັງ FM 93 MHz

ທ່ານພວມຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ທາງ CRI FM 93 MHz ຟັງເພງນຳແດ່ ຟັງເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງນຳແດ່ ສະຫຼັບສັບປ່ຽນກັນໄປ ເຈົ້າ ເຊິ່ງສອງໜຸ່ມອາລົມດີກໍມີທັງເລື່ອງຕະຫຼົກ ມີນິທານພື້ ນເມືອງ ແລະ ເລື່ອງແປກໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ແມ່ນແລ້ວ ວ່າງກີ້ນີ້ກໍໄດ້ຟັງນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ເລື່ອງກົບໃນສ້າງໄປແລ້ວ ອື ບັດນີ້ເຊີນທ່ານໄດ້ຟັງນິທານພື້ນເມືອງອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ວ່າ ຫົງຫາມເຕົ່າ ສົມແພ ງເຄີຍໄດ້ຍິນບໍ ນິທານເລື່ອງຫົງຫາມເຕົ່າ ອືມ ເຄີຍໄດ້ຍິນຢູ່ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຫົງຫາມເຕົ່າ ແມ່ນເລື່ອງເຕົ່າຫາມຫົງເດ້ ໂອຍ ກໍເລື່ອງດຽວກັນຫັ້ນແລ້ວ ອໍ ອາ ທ່ານຜູ້ຟັງບາງທ່ານກໍອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນມາແລ້ ວເນາະ ບາງທ່ານກໍອາດຈະຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຄີຍໄດ້ຍິນເທື່ອ ຟັງນຳກັນຕື່ມກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ແມ່ນແລ້ວ ຟັງຫຼາຍເທື່ອກໍມ່ວນຫຼາຍເທື່ອ ບໍ່ມີຫຍັງເສຍຫາຍ ແມ່ນ ເລື່ອງມັນເປັນແນວໃດ ວິໄລພອນ ກໍເລື່ອງມີຢູ່ວ່າ ມີເຕົ່ າຕົວໜຶ່ງເປັນສ່ຽວກັບຫົງ ອາ ເພາະວ່າຫົງກໍມັກອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳໜອງແຫ່ງນັ້ນ ອືມ ຕົກມາມື້ໜຶ່ງເກີດພາວະໂລກຮ້ອນ ຍ້ອນຫຍັງຮູ້ບໍ່ ຍ້ອນ ຍ້ອນການຕັດໄມ້ທຳລາຍປ່າຂອງມະນຸດເຮົານີ້ແຫຼະ ອືມ ຕັດໄມ້ທຳລາຍ ປ່າ ປ່ອຍມົນລະພິດໃສ່ໂລກຫຼາຍ ກໍເລີຍເຮັດໃຫ້ໂລກເຮົາຮ້ອນຂຶ້ນຄືທຸກມື້ນີ້ລະແມ່ນບໍ່ ແມ່ນແລ້ວ ໃນເມື່ອໂລກຮ້ອນຂຶ້ນ ໜອງນ້ຳທີ່ເຕົ່າອາໄສຢູ່ນັ້ນກໍແຫ້ງ ສັນໃດບາດນີ້ໄດ໋ ບໍ່ເຫຼືອນ້ຳຈັກເມັດ ຢູ່ຕໍ່ໄປກໍບໍ່ໄດ້ລະ ຕາຍແທ້ໆ ອືມ ເມື່ອເປັນນັ້ນ ສ່ຽວຫົງກໍເລີຍເວົ້າຂຶ້ນວ່າ ສ່ຽວເຕົ່າເອີຍ ຢູ່ບ່ອນນີ້ຕໍ່ໄປບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງຍ້າຍໄປບ່ອນໃໝ່ ສ່ຽວເຕົ່າກໍເລີຍເວົ້າວ່າ ອັນເຮົາຊິຍ້າຍໄປຈັ່ງໃດ ຂາເຮົາກໍສັ້ນໆ ຍ່າງໄປເທື່ ອຊິຮອດໜອງໃໝ່ ເຮົາມີຫວັງຕາຍກ່ອນແລ້ວ ບໍ່ຄືພວກໂຕໄດ໋ນີ້ ພວກໂຕລະມີປີກບິນໄດ້ ສ່ຽວຫົງເອີຍ ສ່ຽວຫົງເລີຍເວົ້າວ່າ ບໍ່ຍາກດອກສ່ຽວເອີຍ ພວກເຮົາຊິຊ່ວຍໂຕເອງ ພວກເຮົາຊິເອົາຕີນຈັບໄມ້ສອງເບື້ ອງ ແລ້ວໃຫ້ໂຕເອົາປາກຄາບໄມ້ໄວ້ ແລ້ວພວກເຮົາກໍບິນຫາມໂຕໄປຫາໜອງໃໝ່ ແຕ່ວ່າໃນລະຫວ່າງທາງຊິມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກໍແລ້ວແຕ່ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໂຕປາກເດັດຂາດ ໄດ້ຍິນສ່ຽວຫົງເວົ້າແນວນັ້ນ ສ່ຽວເຕົ່າກໍ ອື ໂອເຄ ເພາະວ່າບໍ່ມີທາງເລືອກ ອື ໃນຂະນະທີ່ຫົງບິນຫາມເຕົ່າໄປນັ້ນ ສັດສາວາສິ່ງອື່ນໆຫຼຽວເຫັນຕ່າງກໍພາກັນເວົ້າສຽງດຽວກັນວ່າ ຫົງຫາມເຕົ່າ ມາເບິ່ງເດີ້ ມາເບິ່ງເດີ້ ຫົງຫາມເຕົ່າ ເວົ້າແລ້ວເວົ້າອີ ກ ເຕົ່າກໍເລີຍຄິດອາຍ ກໍເລີຍຄິດໃນໃຈວ່າ ເຮົາຕ້ອງບອກສັດສາວາສິ່ງທັງຫຼາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຫົງຫາມເຕົ່າ ຫາກແມ່ນເຕົ່າຫາມຫົງ ເພາະວ່າເຮົາຢູ່ທາງລຸ່ມ ພໍແຕ່ເຕົ່າອ້າປາກຂຶ້ນກຳລັງຊິເວົ້າ

ອັນນີ້ລະເນາະ ເພິ່ນວ່າ ຕົນເອງບໍ່ມີຜົນງານຊ້ຳພັດຢາກສະແດງວ່າແມ່ນຜົນງານຂອງຕົນເອງ ແມ່ນແລ້ວ ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງພົບກັບຄວາມຫາຍະນະ ຖືກຕ້ອງ ຄົນເຮົາທຸກມື້ນີ້ກໍມີຫຼາຍໃດ໋ ອື ຄົນອື່ນເຮັດຈົນຊິລົ້ມຊິ ຕາຍ ບາດຕົນເອງຊ້ຳພັດ ຊອຍຫອມໃສ່ປາກຕົນເອງ ປະຈົບປະແຈງວ່າເປັນຜົນງານຂອງຕົນເອງ ອື ເອີ ອັນນີ້ກໍມີຫຼາຍເນາະ ສົມແພງເນາະ ແມ່ນແລ້ວ ເອົາ ແນວໃດກໍດີ ຫວັງວ່າເລື່ອງທີ່ພວກເຮົານຳມາເລົ່ າກໍຄົງຈະສ້າງຄວາມມ່ວນຊື່ນໃຫ້ທ່ານໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍນ້ອຍ ຖ້າມີສິ່ງໃດບໍ່ຄັກບໍ່ແນ່ ຜິດພາດປະການໃດກໍຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄພ ແມ່ນແລ້ວ ມື້ນີ້ເວລາຂອງລາຍການເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງມາຮອດຕອນທ້າຍແລ້ ວ ຖ້າມີຄຳຄິດຄຳເຫັນແນວໃດ ກໍສົ່ງຂ່າວສົ່ງຄາວຫາພວກເຮົາໄດ້ 2930 ສຳລັບຫຼັກ 2 5930 ສຳລັບຫຼັກ 5 7930 ສຳລັບຫຼັກ 7 ແລະ 9930 ສຳລັບຫຼັກ 9 ສ່ວນອີເມວຂອງພວກເຮົາແມ່ນ laos@cri.cn ໂທລະສັບມາກໍໄດ້ 00861068892192 ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ຕິດຕ າມຮັບຟັງໂດຍດີສະເໝີມາ ກ່ອນຈາກກັນມື້ນີ້ກໍຈະມອບສຽງເພງປິດທ້າຍລາຍການໃຫ້ທ່ານໄດ້ມ່ວນຊື່ນອີກເຊັ່ນເຄີຍ ໝົດເວລາບ່ອນໃດກໍຄົງຈະຕ້ອງອຳລາກັນຢູ່ບ່ອນນັ້ນ ຂໍຄວາມສຸກໂຊກດີຈົ່ງເກີດມີແກ່ທ່ ານຜູ້ຟັງທຸກໆທ່ານ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ

ໂອ້ຍ ເມື່ອຍ ຄິດຫຍັງບໍ່ອອກ ເຈັບສະໝອງ ໂອ້ຍ ຂ້ອຍກໍເມື່ອຍຄືກັນ ຈັກຊິຄິດນຳຫຍັງຕໍ່ຫຍັງ ສະໝອງຊິແຕກແລ້ວ ບໍ່ຕ້ອງຄິດຫຍັງຫຼາຍ ປັບຄື້ນມາທີ່ CRI FM 93 ເມກາເຮີດ ຜ່ອນຄາຍຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນສະໝອງຂອງທ່າ ນກັບລາຍການ ເລື່ອງເລົ່າເບົາສະໝອງ ລາຍການນີ້ຈະນຳເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງ ບໍ່ວ່າຊິເປັນນິທານພື້ນເມືອງຈີນ ລາວ